ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນມື້ນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານສັນຕິໄຊຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີ ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມ ຮ້ອຍ ຈາກທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ພົບກັນໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຖາມທຸກໆທ່ານວ່າຮູ້ຈັກກະດູກຜ່ອຍບໍ ເຮົາອາດຈະເຄີຍເຫັນໂຄສະນາທີ່ບອກວ່າ ແຂງແຮງເພາະດື່ມນົມ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຜູ້ຍິງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂລກກ ະດູກຜ່ອຍຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ໂລກນີ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນກະດູກທີ່ຄ່ອຍໆບາງລົງ ໂດຍທີ່ຄົນເຮົາບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ເຮັດໃຫ້ກະດູກທີ່ແຂງແກ່ນຂອງຄົນເຮົາເລີ່ມເບົາບາງລົງເທື່ອລະເລັກເທື່ອລະນ້ອຍ ເມື່ອກະດູກອ່ອນ ແລ ະ ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບຟອງນ້ຳ ຈະເຮັດໃຫ້ແຕກຫັກໄດ້ງ່າຍ ໂລກກະດູກຜ່ອຍເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ກະດູກຕາມພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍແຕກຫັກ ກະດູກກະໂພກເມື່ອຫັກອາດຈະເຮັດໃຫ້ພິການ ຫຼື ຕາຍໄດ້ ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ ເມື່ອກະດູກສັນຫຼັງຜຸ ຈະເຮັດໃຫ້ເຕ້ຍລົງ 2 ຫາ 16 ຊັງຕີແມັດ ໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກເຈັບປວດໃດໆເລີຍ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ກະດູກຜິດຮູບຮ່າງ ເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນຄົນຫຼັງກົ່ງເມື່ອເຖົ້າແກ່ ມາເຖິງຈຸດນີ້ ຂ້ າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າທ່ານຜູ້ຟັງຢາກຮູ້ແລ້ວແມ່ນບໍວ່າ ເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າເປັນໂລກກະດູກຜ່ອຍ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຖ້າເຮົາບໍ່ໄປຫາແພດຜູ້ທີ່ຊ່ຽວຊານ ເຮົາກໍຈະບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນໂລກນີ້ ຕ້ອງໄປຫາທ່ານໝໍ ທ່ານດັອກເ ຕີ ເພື່ອກວດກາເບິ່ງ ໂດຍສະເພາະທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຢູ່ໃນໄວກາງຄົນ ຫຼື ໄວສູງອາຍຸ ປັດໄຈສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂລກກະດູກຜ່ອຍມີດັ່ງນີ້ ການມີຊີວິດທີ່ສຸກສະບາຍ ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໜັກ ມັກກິນອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນສູງ ໂປ ຣຕີນເປັນອາຫານທີ່ມາຈາກຊີ້ນສັດ ທ່ານທີ່ມີລະດັບຮໍໂມນເອສໂຕຣເຈນຕ່ຳ ເຊິ່ງຢູ່ໃນໄລຍະຂອງການໝົດປະຈຳເດືອນແລ້ວ ເປັນຜູ້ທີ່ໃຊ້ສານຮອກໂມນຄໍຕິໂຄສະເຕີຣອຍເປັນເວລາດົນນານ ເປັນຄົນທີ່ສູ ບຢາ ກິນເຫຼົ້າ ດື່ມເບຍ ດື່ມນ້ຳຊາກາເຟເປັນປະຈຳ ຄົນທີ່ສູງ ຈ່ອຍ ມີໂອກາດເປັນໂລກກະດູກພ່ອຍໄດ້ງ່າຍ ເພາະມີໂຄງຮ່າງກະດູກທີ່ນ້ອຍ ໂລກກະດູກພ່ອຍເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ ຄຳຖາມນີ້ມີຄຳຕອບ ປົກກະຕິ ແລ້ວກະດູກຂອງຄົນເຮົາຈະເພີ່ມຄວາມແຂງແກ່ນ ແລະ ຄວາມໜາຢູ່ເລື້ອຍໆ ຈົນເຖິງອາຍຸ 35 ປີ ຫຼັງຈາກນັ້ນຂະບວນການນີ້ຈະຫຼຸດລົງເອງຢ່າງຊ້າໆ ເນື້ອກະດູກຈະຫາຍໄປເທື່ອລະເລັກເທື່ອລະນ້ອຍໃນທຸກ ໆປີ ແລະ ຈະຫຼຸດລົງໄວຂຶ້ນຫຼັງຈາກຜູ້ຍິງໝົດປະຈຳເດືອນ ຫຼຸດລົງຕາມໄວອາຍຸ ແລະ ຈະເປັນຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາ 7 ຫາ 15 ປີ ແຕ່ຖ້າເຮົາມີປັດໄຈສ່ຽງອື່ນໆ ການເສຍເນື້ອກະດູກກໍຈະເກີດຂຶ້ນໄວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເ ປັນໂລກກະດູກພ່ອຍໃນທີ່ສຸດ ຕອນນີ້ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງຢາກຮູ້ແລ້ວວ່າເຮົາຈະປິ່ນປົວໂລກກະດູກພ່ອຍນີ້ໄດ້ແນວໃດ ຂ້າພະເຈົ້າມີຂໍ້ແນະນຳດັ່ງນີ້ ວິທີທຳອິດ ໃຫ້ປຶກສາໝໍ ຫຼື ແພດ ເພື່ອໃຊ້ຮອກໂມນເອສໂຕຣເຈນໃ ນການຢຸດຢັ້ງໃຫ້ສູນເສຍເນື້ອກະດູກຊ້າລົງ ແຕ່ຕ້ອງລະມັດລະວັງ ເພາະເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນໂລກມະເຮັງເຕົ້ານົມ ມະເຮັງມົດລູກ ຜູ້ຍິງທີ່ໝົດປະຈຳເດືອນອາດຈະກັບມີປະຈຳເດືອນອີ ກ ທາງທີ່ດີຕ້ອງປຶກສາທ່ານໝໍ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດໃຫ້ດີເສຍກ່ອນ ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ຮອກໂມນຊະນິດນີ້ ວິທີຕໍ່ໄປ ການຮັບເອົາວິຕາມິນດີ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການດູດຊຶມແຄວຊຽມທີ່ເຮົາໄດ້ຈາກອາຫານ ແລ ະ ແສງແດດ ແຕ່ຂໍແນະນຳວ່າຕ້ອງເປັນແສງແດດອ່ອນໃນຕອນເຊົ້າ ຫຼື ຕອນແລງເທົ່ານັ້ນ ວິທີຕໍ່ໄປ ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳວ່າ ຄວນກິນແຄວຊຽມມື້ລະ 500 ມິນລີກຣາມ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ກ ານແພດອື່ນໆແນະນຳຄວນເພີ່ມເປັນມື້ລະ 800 ຫາ 1,500 ມິນລີກຣາມ ວິທີຕໍ່ໄປ ອົງການອະນາໄມໂລກແນະນຳວ່າ ຄວນກິນແຄວຊຽມມື້ລະ 500 ມິນລີກຣາມ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ການແພດອື່ນໆແນະນຳໃຫ້ເພີ່ມເປັ ນມື້ລະ 800 ຫາ 1,500 ມິນລີກຣາມ ແຕ່ເພິ່ນບອກວ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກໜາຂຶ້ນ ພຽງແຕ່ຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ບາງລົງກວ່າເກົ່າເທົ່ານັ້ນ ຂໍ້ຕໍ່ໄປແມ່ນການອອກກຳລັງກາຍ ໂດຍສະເພາະການຍ່າງອອກກຳລັງກາຍຈະເຮັດ ໃຫ້ກະດູກໜາຂຶ້ນ ແລະ ແຂງແຮງຂຶ້ນ ຢ່າລືມວ່າການອອກກຳລັງກາຍສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍຄືຫຼຸດການກິນໂປຣຕີນລົງ ເພາະຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຕ້ອງການໃຊ້ແຄຊຽມເພື່ອຍ່ອຍໂປຣຕີນທີ່ເຮົາກິນລົ ງໄປ ການໄດ້ຮັບແຄຊຽມຈະບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ດີຂຶ້ນ ຖ້າທ່ານຍັງກິນຊີ້ນຫຼາຍ ຕາມການສຳຫຼວດເຫັນວ່າຊາວເອສກິໂມທີ່ຢູ່ຂົ້ວໂລກເໜືອ ກິນຊີ້ນເປັນອາຫານຫຼັກ ເຮັດໃຫ້ເປັນກະດູກຜ່ອຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຫັນບໍ່ວ່າຊີ້ນຖ້າ ກິນເທົ່າທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການຈະດີກວ່າການກິນຫຼາຍໆ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເປັນໂລກກະດູກຜ່ອຍ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄົນສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຮັບແຄວຊຽມຈາກອາຫານມື້ລະປະມານ 200 ຫາ 400 ມິລິກຣາມ ຈຶ່ງມັກເປັນໂລກກະດູກຜ່ອ ຍ ແຕ່ເຊື່ອບໍ່ວ່າ ຄົນໃນອາເມລິກາທີ່ກິນນົມ ກິນເນີຍ ແລະ ແຄວຊຽມທຸກມື້ ກໍຍັງເປັນໂລກກະດູກຜ່ອຍ ສາເຫດນັ້ນມາຈາກຄົນອາເມລິກາກິນໂປຣຕີນຫຼາຍເກີນໄປ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍແນະນຳໃຫ້ປະຕິບັດ ຕາມທີ່ກ່າວມາກ່ອນໜ້ານີ້ ເພື່ອຈະບໍ່ເປັນໂລກກະດູກຜ່ອຍ ເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ມື້ນີ້

298186 ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ lao@awr.org lao@awr.org
ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ມື້ນີ້ເຮົາມາພົບກັນອີກຄັ້ງໜຶ່ງພ້ອມດ້ວຍເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເພາະເລື່ອງການເອົາຄືນ ຫຼື ການແກ້ແຄ້ນນັ້ນ ພວກເຮົາມັກຈະໄດ້ຍິນ ໄດ້ເຫັນຢູ່ສະເໝີໃນສັງຄົມ ເຊິ່ງມີຄວາມວຸ້ນວ າຍ ຍົກພວກຕີກັນເພື່ອແກ້ແຄ້ນ ຈ້າງມືປືນໄປຂ້າເພື່ອແກ້ແຄ້ນ ຈົນເຮັດໃຫ້ການແກ້ແຄ້ນເປັນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ທຸກຄົນກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ນອກຈາກນີ້ພວກເຮົາຍັງຖືກຄອບງຳດ້ວຍຮູບເງົາ ຫຼື ໜັງທີ່ກ່ຽວກັບກ ານແກ້ແຄ້ນນີ້ ມັນເຮັດໃຫ້ຜູ້ເບິ່ງເຫັນວ່າມັນສົມຄວນທີ່ຈະແກ້ແຄ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທ່ານຈະເຫັນຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ຝ່າຍພຣະເອກນຳໄປແກ້ແຄ້ນຝ່າຍຜູ້ຮ້າຍ ແລະ ຖືວ່າເປັນການກະທຳທີ່ຖືກຕ້ອງ ຄຳຖາ ມກໍຄື ມັນຖືກຕ້ອງອີ່ຫຼີບໍ ໃນມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳເລື່ອງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃນເລື່ອງການແກ້ແຄ້ນມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ພຣະເຈົ້າມີທັດສະນະຢ່າງໃດໃນເລື່ອງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຍິນເລື່ ອງການໃຫ້ອະໄພຂອງພຣະເຢຊູເປັນຢ່າງດີ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ທ່ານທັງຫຼາຍໄດ້ຍິນຄຳທີ່ກ່າວໄວ້ວ່າ ຕາຕໍ່ຕາ ແຂ້ວຕໍ່ແຂ້ວ ສ່ວນເຮົາບອກທ່ານທັງຫຼາຍວ່າ ຢ່າແກ້ແຄ້ນຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດຕໍ່ພວກທ່ານເລີຍ ຖ້າຜູ້ ໜຶ່ງຜູ້ໃດຕົບແກ້ມເບື້ອງຂວາຂອງທ່ານ ຈົ່ງໃຫ້ລາວຕົບແກ້ມເບື້ອງຊ້າຍອີກ ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຟ້ອງເອົາເສື້ອຊັ້ນໃນຂອງທ່ານ ຈົ່ງໃຫ້ລາວເອົາເສື້ອຊັ້ນນອກຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ຖ້າຜູ້ຕາງໜ້າຄົນໜຶ່ງຂອງອຳນາດ ການປົກຄອງເກນທ່ານໄປແບກຫາບເພື່ອໃຫ້ຍ່າງໄປໃນຫຼັກໜຶ່ງ ຈົ່ງແບກຫາບໄປເຖິງສອງຫຼັກ ເມື່ອຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຂໍຢືມສິ່ງຂອງນຳທ່ານ ກໍຈົ່ງໃຫ້ລາວຢືມ ເຮົາມາຟັງນຳກັນວ່າຖ້ອຍຄຳເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສຳຄັນສ ຳລັບຄົນເຮົາທຸກມື້ນີ້ໄດ້ຈັ່ງໃດ ຄຳວ່າຕາຕໍ່ຕາ ແຂ້ວຕໍ່ແຂ້ວ ເປັນກົດໝາຍຂອງໂມເຊທີ່ໃຫ້ໄວ້ແກ່ຄົນອິດສະຣາເອວໃນສະໄໝບູຮານ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຄວາມໝາຍຂ ອງຄຳທີ່ວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດຕົບແກ້ມເບື້ອງຂວາຂອງທ່ານ ກໍຈົ່ງຫັນແກ້ມເບື້ອງຊ້າຍໃຫ້ເຂົາຕົບນຳອີກ ພຣະເຢຊູຊົງໝາຍເຖິງການບໍ່ແກ້ແຄ້ນ ເພາະການຄິດທຳລາຍຜູ້ອື່ນກໍຜິດກັບລະບຽບກົດໝາຍບ້ານເມືອງເຊັ່ ນດຽວກັນ ແລະ ມັນກໍເປັນການເຮັດບາບນຳອີກດ້ວຍ ເມື່ອເຮົາຖືພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ ເຮົາກໍຖືກົດລະບຽບບ້ານເມືອງໄປພ້ອມກັນ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ຊາວຄຣິດສະຕຽນຈະມີສິ ດຕາມກົດໝາຍ ເຂົາກໍບໍ່ແກ້ແຄ້ນ ຕົວຢ່າງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ໂລກໄດ້ເຫັນຄືການໃຫ້ອະໄພຂອງພຣະເຈົ້າ ເມື່ອພວກຜູ້ນຳທີ່ອິດສາພຣະອົງ ເພາະປະຊາຊົນຫັນໄປເຊື່ອ ແລະ ຕິດຕາມພຣະເຢຊູນັ້ນ ວາງແຜນ ໃຊ້ທະຫານຕ່າງຊາດໄປຈັບພຣະເຢຊູມາສອບສວນຢ່າງບໍ່ເປັນທຳ ແລະ ຮ່ວມມືກັນບີບໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານບ້ານເມືອງໃນສະໄໝນັ້ນລົງໂທດພຣະອົງດ້ວຍໂທດຂັ້ນເດັດຂາດ ຄືການປະຫານຊີວິດດ້ວຍການຄຶງໄວ້ ຢູ່ທີ່ໄມ້ກາງເຂນ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຮັດເຖິງປານນັ້ນ ພຣະອົງກໍຍັງໃຫ້ອະໄພພວກທີ່ທຳຮ້າຍ ແລະ ຂ້າພຣະອົງຢ່າງໂຫດຮ້າຍທາລຸນ ຄຳເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູຕອນທີ່ພຣະອົງອະທິຖານຂໍພຣະເຈົ້າ ນັບວ່ າເປັນຖ້ອຍຄຳອັນລ້ຳຄ່າ ແລະ ຊົງມີຄຸນຄ່າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ທີ່ພຣະອົງຊົງຂໍການອະໄພບາບເພື່ອພວກເຮົາທັງຫຼາຍ ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກທີ່ພຣະອົງຊົງມີແກ່ທຸກໆຄົນ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເປັນໃຜ ແລະ ມາຈາ ກໃສ ທັງໆທີ່ເຂົາຂ້າພຣະອົງ ພຣະເຢຊູກໍຍັງຊົງກ່າວວ່າ ພຣະບິດາເຈົ້າຂ້າ ຂໍຈົ່ງຊົງຍົກໂທດໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາດ້ວຍເທີດ ເພາະພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າພວກເຂົາກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່ ນີ້ຄືຄຳຂໍຮ້ອງຂອງພຣະເຢຊູທີ່ມີ ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ພຣະເຢຊູຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ອະໄພແກ່ຄົນທີ່ປະຫານຊີວິດຂອງພຣະອົງ ທັງຜູ້ນຳທາງດ້ານສາສະໜາ ເຈົ້າແຂວງ ເຈົ້າເມືອງ ທະຫານໂຣມັນ ແລະ ທັງໆທີ່ຄົນທີ່ຢືນຫົວເລາະເຍາະເຍີ້ຍພຣະອົ ງ ພຣະເຈົ້າກໍຊົງໃຫ້ອະໄພແກ່ພວກເຂົາ ໂດຍການໃຫ້ພຣະເຢຊູໄຖ່ບາບແກ່ພວກເຂົາ ດ້ວຍການຖືກຕຶງທີ່ໄມ້ກາງເຂນ ຕໍ່ມາມີທະຫານໂຣມັນ ແລະ ພວກຜູ້ນຳສາສະໜາຫຼາຍຄົນໄດ້ມາຍອມເຊື່ອພຣະເຢຊູຄ ຣິດເຈົ້າ ດ້ວຍເຫດນີ້ ພຣະເຢຊູຈຶ່ງສອນພວກເຮົາທັງຫຼາຍໃຫ້ເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະອົງ ສາວົກຄົນໜຶ່ງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວວ່າ ການແກ້ແຄ້ນເປັນຂອງເຮົາ ເຮົາເ ອງຈະຕອບແທນ ແຕ່ຖ້າສັດຕູຂອງທ່ານຫິວ ຈົ່ງໃຫ້ອາຫານແກ່ເຂົາກິນ ຖ້າເຂົາຫິວນ້ຳ ກໍຈົ່ງເອົານ້ຳໃຫ້ເຂົາດື່ມ ເພາະວ່າການເຮັດແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກຕົວ ແລະ ກັບມາຄືນດີກັບທ່ານອີກ ຈົ່ງຢ່າໃຫ້ຄ ວາມຊົ່ວເອົາຊະນະທ່ານໄດ້ ແຕ່ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງເອົາຊະນະຄວາມຊົ່ວດ້ວຍຄວາມດີ ທ່ານເປົາໂລທີ່ເປັນສາວົກຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກແກ່ເຮົາວ່າ ການໃຫ້ອະໄພຄືການຢຸດການແກ້ແຄ້ນ ຊຶ່ງນຳໄປສູ່ການນຳ ສັນຕິສຸກ ແລະ ການມີມິດຕະພາບດີຕໍ່ກັນ ເປັນການເຮັດໃຫ້ສັດຕູຂອງເຮົາລະອາຍໃຈ ແລະ ສຳນຶກໃນຄວາມຜິດ ແລະ ເຂົາຈະປ່ຽນຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງໃໝ່ ມັນກົງກັນຂ້າມ ຖ້າພວກເຮົາແກ້ແຄ້ນ ທັງສອງຝ່ າຍອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ມັນເປັນການຍາກທີ່ມັນຈະຈົບລົງໄດ້ ຖ້າບໍ່ມີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງຍອມ ຫຼື ຕາຍໄປຂ້າງໜຶ່ງ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າສັດຕູຂອງເຮົາບໍ່ປ່ຽນໃຈເພື່ອຈະໃຫ້ອະໄພເຊິ່ງກັນແລະກັ ນ ເຂົາກໍຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດຂອງເຂົາເລີຍ ການທີ່ບໍ່ຄິດແກ້ແຄ້ນກໍເທົ່າກັບເຮົາຍົກເອົາຄວາມຮູ້ສຶກຂົມຂື່ນໃຈໄປຈາກຕົວຂອງທ່ານເອງ ການທີ່ເຮົາບໍ່ຄິດໂມໂຫ ຫຼື ໃຈຮ້າຍ ຫຼື ຄຽດແຄ້ນ ພວກເຮົາກໍຈະ ຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ ເຮົາຈະບໍ່ມີຄວາມທຸກຮ້ອນໃຈອີກຕໍ່ໄປ ຢ່າໃຫ້ຄວາມກຽດຊັງ ແລະ ຄວາມຄຽດແຄ້ນທີ່ຢາກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຫຼື ຈິດໃຈຂອງຜູ້ອື່ນເຂົ້າມາໃນຈິດໃຈຂອງທ່ານເລີຍ ພຽງແຕ່ເທົ່ານີ້ກໍຈະເຮັດ ໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກ ແລະ ຢູ່ໄດ້ກັບທຸກໆຄົນ ແມ້ແຕ່ຄົນທີ່ເຮົາບໍ່ມັກ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ສຳລັບມະນຸດເຮົາແລ້ວ ການໃຫ້ອະໄພກັນນັ້ນມັນເປັນເລື່ອງຍາກ ແຕ່ຖ້າເຮົາຈະຂໍກຳລັງຈາກພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງຈະຊົ ງປະທານກຳລັງໃຫ້ແກ່ເຮົາໃນການໃຫ້ອະໄພຊຶ່ງກັນແລະກັນໄດ້ ແມ້ແຕ່ຄົນທີ່ຄິດຢາກຈະທຳຮ້າຍຕໍ່ເຮົາ ພຣະທຳຄຳພີໄດ້ສອນວ່າ ຈົ່ງເອົາຄວາມຂົມຂື່ນ ຄວາມໂມໂຫ ຄວາມຜິດຖຽງກັນ ການເວົ້າຈາດູໝິ່ນ ປະໝາດກັນນັ້ນ ຫຼື ການບໍ່ດີທຸກຢ່າງອອກໄປຈາກຕົວທ່ານ ແລະ ພວກເຮົາຈະມີຈິດໃຈກະລຸນາ ອີ່ດູຕົນສົງສານ ແລະ ມີຈິດໃຈທີ່ໃຫ້ອະໄພແກ່ກັນແລະກັນ ເໝືອນດັ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງໃຫ້ອະໄພແກ່ເຮົາ ແມ່ນແລ້ ວ ທ່ານຜູ້ຟັງ ການໃຫ້ອະໄພແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ເລີ່ມຈາກການໃຫ້ອະໄພຕົນເອງກ່ອນທີ່ເຮົາຈະໃຫ້ອະໄພແກ່ຄົນອື່ນ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະຍາກເຖິງປານໃດກໍຕາມ ພຣະເຈົ້າຈະເປັນກຳລັງເສີມ ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ພຣະເຈົ້າຍິນດີທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຮັດສຳເລັດ ຂໍພຽງແຕ່ທ່ານຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພຣະອົງ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງແກ່ເຮົາ ແລະ ມື້ນີ້ພວກເຮົາລອງເອົາຄຳເຫຼົ່ານີ້ໄປຕຶກຕອງ ແລະ ພິຈາລະນາເ ບິ່ງວ່າມັນຈະດີຫຼືບໍ່ ເຮົາເຫັນແລ້ວວ່າການໃຫ້ອະໄພແກ່ກັນແລະກັນນັ້ນມັນເປັນການດີ ພວກເຮົາກໍຄວນມາເລີ່ມໃຫ້ອະໄພແກ່ກັນແລະກັນຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ເລີ່ມມີມິດຕະພາບທີ່ດີຕໍ່ກັນອີກເທື່ອໃໝ່ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ສຳລັບມື້ນີ້ ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງອີກແລ້ວ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄຳລາ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄ ປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍ ການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອ ງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A

ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ